ທ້າວຊອນ ບົວແສນນາສຸກ ອາຍຸ 30 ປີ ເກີດຢູ່ເມືອງອາມາຣິໂລ ລັດເທັກຊັສ ລາວບໍ່ສາມາດປາກພາສາລາວໄດ້ດີ ທ້າວຊອນ ສຳເລັດການສຶກສາຝ່າຍວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ປັດຈຸບັນປະກອບວິຊາອາຊີບເປັນຜູ້ ແທກສາຍຕາຢູ່ຄລີນິກແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງອາມາຣິໂລ ນອກຈາກໜ້າທີ່ວຽກການແລ້ວ ທ້າວຊອນ ໃຊ້ເວລາຂອງລາວໃສ່ການຝຶກຊ້ອມເພື່ອຂຶ້ນເວທີມວຍປ້ຳ ທ້າວຊອນມີຮ່າງກາຍໃຫຍ່ ກ້າມໃຫຍ່ ມີເຫື່ອແຮງສູ ງ 5 ຟີດ 6 ອິນຈ໌ ແລະມີນ້ຳໜັກ 160 ພາວ ທ້າວຊອນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢາກເປັນນັກມວຍປ້ຳ ຫຼື Wrestler ມາແຕ່ອາຍຸ 10 ປີ ຈາກການເບິ່ງໂທລະພາບກັບພໍ່ຕູ້ຢູ່ບ້ານ ເພາະວ່າເວລານີ້ ພໍ່ຕູ້ເປັນຜູ້ດູແລ ຫຼັງຈາກເລີກໂຮງຮຽນ

ເວລາຂ້ານ້ອຍອາຍຸ 10 ປີ ຂ້ານ້ອຍມັກເບິ່ງລາຍການມວຍປ້ຳກັບພໍ່ຕູ້ຢູ່ບ້ານທຸກໆວັນພະຫັດ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນແຟນມວຍປ້ຳ ຫຼັງຈາກຂ້ານ້ອຍຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຂ້ານ້ອຍຢາ ກເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງ ໃນເວລາທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍຢູ່ນັ້ນ ມີມື້ໜຶ່ງ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດໄປເບິ່ງການແຂ່ງຂັນມວຍປ້ຳເປັນເທື່ອທຳອິດຢູ່ເມືອງ Lubbock ໃນລັດເທັກຊັສ ຊຶ່ງເປັນສະໜາມມວຍຢູ່ຫ່າງຈາກບ້ານສອງຊົ່ວໂ ມງ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ໄປເຫັນແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍມີຄວາມຕິດໃຈເປັນພິເສດ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຕັດສິນໃຈເລີ່ມຕົ້ນຝຶກຊ້ອມເພື່ອຮຽນຮູ້ພິກໄຫວ ລີລາການເໜັງຕີງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສິດສອນໂດຍຄູຝຶກຊື່ວ່າ Neil King ວິຊາອ າຊີບຂອງທ້າວຊອນ ເປັນຜູ້ກວດສາຍຕາ ແລະແທກສາຍຕາໃຫ້ແກ່ຄລີນິກປົວຕາ ຫຼັງຈາກເລີກວຽກງານແລ້ວ ທ້າວຊອນໄດ້ໃຊ້ເວລານີ້ກະກຽມຝຶກຊ້ອມຂຶ້ນເວທີມວຍປ້ຳ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນວັນເສົາ ແລະອ າທິດ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປແຂ່ງຂັນຢູ່ຫຼາຍໆລັດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ້າວຊອນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ I started training at 29, oh. so not too long ago. Okay. You do a lot of ring work. You have to know how to take your bumps. You have to know how to fall. You have to know how to take moves. Then you got to know the uh, in-ring psychology, what it's like to uh, u wrestle inside of a ring. So you're learning the ins and outs. You're
ຂ້ານ້ອຍເລີ່ມຮຽນມວຍປ້ຳເວລາອາຍຸ 29 ປີ ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບຢູ່ເທິງເວທີມວຍປ້ຳ ເຊັ່ນວ່າວິທີລົ້ມລົງ ວິທີຕຳກັນ ຮຽນຮູ້ຈິດຕະວິທະຍາເລ່ຫຼ່ຽມ ການເໜັງຕີງຂອງຄູ່ ຕໍ່ສູ້ມວຍປ້ຳ ຮຽນຮູ້ທ່າທີເປັນພະເອກ ຫຼືເປັນຄົນຮ້າຍ ເພື່ອດຶງດູດບັນດາຜູ້ຊົມໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ຂ້ານ້ອຍສູງ 5 ຟີດ 6 ອິນຈ໌ ມີນ້ຳໜັກ 160 ພາວ ຖ້າເບິ່ງໃນອີກແງ່ໜຶ່ງແລ້ວ ຄົນຈະເວົ້າວ່າ ຂ້ານ້ອຍມີນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່ ານັ້ນ ປະມານ 170 ພາວ ຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນວ່າຕ້ອງມີນ້ຳໜັກເທົ່າກັນ ບາງຄົນຮອດ 300 ພາວກໍມີ ແລະບາງຄົນກໍນ້ອຍກວ່ານັ້ນກໍມີ ຖ້າທ່ານສັງເກດເບິ່ງມວຍປ້ຳຫຼາຍຄັ້ງຈະເຫັນວ່າ ຄູ່ຕໍ່ສູ້ມີນ້ຳໜັກ ແລະມີຮູບຮ່າ ງບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ເຊິ່ງເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບພິກໄຫວຂອງແຕ່ລະຄົນ ຊຶ່ງທ້າວຊອນກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ Unnecessarily because as a wrestler know you you come in as a lots at different size different body types so it's a matter of whether or not you're gonna be a in a ring ຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂອງຂ້ານ້ອຍມີນ້ຳໜັກ ແລະຮູບຮ່າງຕ່າງກັນ ນ້ອຍ ແລະໃຫຍ່ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງອາຫານການກິນ ຂ້ານ້ອຍກິນໄດ້ທຸກຢ່າງ ຮວມທັງອາຫານລາວ ອາຫານອາເມລິກາ ກິນຊີ້ນກິນຜັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໃຫຍ່ແຂງແຮງສົມບູນດີ ແລະບາງຄັ້ງ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຂີ້ ລັກຕົນເອງ ກິນຂອງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຂ້ານ້ອຍເປັນນັກມວຍປ້ຳອິດສະຫຼະ ບໍ່ມີສັນຍາຈ້າງກັບບໍລິສັດໃດ ບາງຄັ້ງຂ້ານ້ອຍຂຶ້ນເວທີຢູ່ເມືອງອາມາຣິນໂລ ບາງອາທິດເດີນທາງໄປລັດແຄນຊັສ ຫຼືເດີນ ທາງໄປລັດອາຣິໂຊນາ ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປເລື້ອຍໆ ນາຍໜ້າຜູ້ຈັດແຈງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍປັດຈຸບັນຊື່ວ່າ ທີ ມາຕິເນສ ລາວເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະແນະນຳໃຫ້ໄປແຂ່ງຂັນຫຼາຍໆແຫ່ງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ທາງພາກ ຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ ສຳລັບຄົນເຊື້ອສາຍຊາວເອເຊຍໂດຍທົ່ວໄປ ເຖິງແມ່ນຈະເຝິກແອບໃຫ້ມີກ້າມເນື້ອໃຫຍ່ ແຕ່ຄວາມສູງໃຫຍ່ນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດທຽບກັບພວກຊາວຕາເວັນຕົກ ແລະເຜົ່າພັນອື່ນໆ ໄດ້ ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີເຊື້ອກຳມະພັນຕິດມານຳແຕ່ເກີດ ແຕ່ວ່າທ້າວຊອນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເລື່ອງນີ້ເປັນອຸປະສັກສຳລັບລາວ ເຊິ່ງທ້າວຊອນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ Oh, yeah, so, so the thing about the sport is it is not ballet. So yes um there are times where um there you are going to get hurt it's inevitable so um in fact right now I'm dealing with a hurt shoulder now every time you get hurt how long does it take to to heal a lot of it depends on the injuries So any broken so far you have any broken bones? Oh thank goodness no just uh just some soreness ມວຍປ້ຳບໍ່ແມ່ນການຟ້ອນບາເລ ຈະຕ້ອງມີເຈັບຢູ່ສະເໝີ ຄວາມຈິງແລ້ວ ປັດຈຸບັນນີ້ຂ້ານ້ອຍເຈັບຢູ່ບ່າໄຫຼ່ ແລະກ້າມເນື້ອ ຄວາມເຈັບເຫຼົ່ານີ້ ແລ້ວແຕ່ສະພາບການຢູ່ເທິງເວທີ ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອ ຍຫຼາຍປານໃດທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ໂຊກດີທີ່ຂ້ານ້ອຍຍັງບໍ່ເຖິງຂັ້ນກະດູກໃນຮ່າງກາຍຫັກເທື່ອ ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງຝຶກຊ້ອມ 3 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ແລະມີການແຂ່ງຂັນເກືອບທຸກວັນເສົາ ແລະວັນອາທິດ ບາ ງເທື່ອກໍແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນເມືອງອາມາຣິໂລ ບາງເທື່ອຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປໄກ ແລ້ວແຕ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະໄດ້ຮັບຄ່າຈ່າຍ ຄ່າເດີນທາງ ແລະຄ່າທຳນຽມ ຂ້ານ້ອຍຈະດຳເນີນຫຼິ້ນກິລານີ້ຈົນກວ່າວ່າເບື່ອ

ເຂົາເຈົ້າພາກັນຫຼິ້ນກິລາມວຍປ້ຳ ປັດຈຸບັນນີ້ປາກົດວ່າມີຢູ່ 2-3 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີທັງແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ທີ່ພາກັນຫຼິ້ນມວຍປ້ຳຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າມີເຊື້ອພັນຮູບຮ່າງນ້ອຍຍ້ອນກິນເຂົ້າໜຽວ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າມີ ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພິກໄຫວເອົາຊະນະຄູ່ຕໍ່ສູ້ໄດ້ ບໍ່ວ່ານ້ອຍ ແລະໃຫຍ່ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA